ແລະ ກຳກັບການອອກອາກາດຂອງລາຍການໃນພາກນີ້ ລຳດັບຕໍ່ໄປເຊີນທ່ານຟັງຂ່າວປະຈຳວັນ ຈັດສະເໜີໂດຍ ໄຊຍາ ແລະ ສຸພັດຕາ
ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ຫົວຂໍ້ຂ່າວສຳຄັນທີ່ພວກເຮົາຈະນຳສະເໜີ ມີດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ ກຽມແຜນຍົກຍ້າຍຈ່າຍຄ່າຊົດເຊີຍຊາວບ້ານທີ່ຖືກຜົນກະທົບຈາກເຂື່ອນເຊລະນອງ 3 ຊາວກະສິກອນລ້ຽງສັດໃນລາວ ຈຳນວນຫຼາຍ ຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ເຊົາກິດຈະການໄປ ຍ້ອນຕົ້ນທຶນການຜະລິດສູງ ເຈົ້າຂອງຟາມໝູຈີນຍອມຮັບຜິດຊອບຊົດເຊີຍຄ່າເສຍຫາຍ ຕໍ່ໄປເຊີນທ່ານຮັບຟັງຂ່າວໂດຍລະອຽດ
ເມື່ອວັນທີ 24 ມົກກະລາທີ່ຜ່ານມາ ພະແນກພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ແຂວງສາລະວັນ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບແຜນການຍົກຍ້າຍ ຈັດສັນ ແລະ ຟື້ນຟູຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນ ໃນຂອບເຂດໂຄ ງການເຂື່ອນໄຟຟ້າເຊລະນອງ 3 ທີ່ກວມເອົາເນື້ອທີ່ຢູ່ເມືອງຕະໂອ້ຍ ແຂວງສາລະວັນ ທັງໝົດ 11 ບ້ານ ໃນນັ້ນມີແຜນໂຍກຍ້າຍຊາວບ້ານໃນຂອບເຂດ 6 ບ້ານຂອງເມືອງຕະໂອ້ຍ ປະກອບດ້ວຍໂຍກຍ້າຍ 4 ບ້າ ນໝົດບ້ານ ໄດ້ແກ່ ບ້ານຕຸ້ມລີເກົ່າ ບ້ານຕຸ້ມລີຂາວ ບ້ານຕຸ້ມລີທົ່ງ ແລະ ບ້ານສະແໜງ ແລະ ໂຍກຍ້າຍບາງສ່ວນຂອງ 2 ບ້ານຄື ບ້ານປະສົງ ແລະ ບ້ານປະງານດາວ ສ່ວນອີກ 5 ບ້ານຄື ບ້ານຫຸນ ບ້ານຕະຫຸງລະລາວ ບ້າ ນພໍເຊັນ ບ້ານປະງານສິງ ແລະ ບ້ານພໍເຜີຍ ແມ່ນຈະບໍ່ຖືກຍົກຍ້າຍ ແຕ່ຈະສູນເສຍທີ່ດິນທຳການຜະລິດ ແລະ ໄດ້ຮັບຄ່າທົດແທນ ອີງຕາມການລາຍງານຂອງໜັງສືພິມລາວພັດທະນາ ເມື່ອວັນທີ 26 ມົກກະລາ ປີ 2024 ກ່ ຽວກັບເລື່ອງນີ້ ເຈົ້າໜ້າທີ່ພະແນກພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ແຂວງສາລະວັນໄດ້ກ່າວວ່າ ໃນປັດຈຸບັນກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວໄດ້ສຳເລັດລົງແລ້ວ ແຕ່ກໍຍັງບໍ່ທັນມີລາຍລະອຽດທີ່ກ່ຽວກັບແຜນຍົກຍ້າຍຊາວບ້ານເທື່ ອ ຈະຕ້ອງລໍຖ້າໃຫ້ຄະນະກຳມະການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເປັນຜູ້ຖະແຫຼງຂ່າວຊີ້ແຈງຢ່າງເປັນທາງການ ດັ່ງທ່ານໄດ້ກ່າວຕໍ່ວິທະຍຸເອເຊຍເສຣີໃນວັນທີ 29 ມົກກະລານີ້ວ່າ ເພິ່ນກໍບໍ່ໄດ້ເຮັດຫຍັງຈັ່ງນີ້ ເຫັນແຕ່ວ່າປະ ຊຸມປຶກສາຫາລືຫວ່າງອາທິດກ່ອນນີ້ ກໍບໍ່ເຂົ້າໃຈແດ່ເຈົ້າ ເພາະວ່າຂະແໜງການເພິ່ນຮັບຜິດຊອບເດ້ ເຮົາຊິຖາມກະຕື່ມ ໃນຂະນະທີ່ຊາວບ້ານຈຳນວນໜຶ່ງຢູ່ເມືອງຕະໂອ້ຍ ກໍເລີ່ມຮັບຮູ້ຂ່າວວ່າຈະມີການຍົກ ຍ້າຍຊາວບ້ານໃນເຂດ 6 ບ້ານດັ່ງກ່າວ ແຕ່ກໍບໍ່ຮູ້ລາຍລະອຽດຄັກແນ່ກ່ຽວກັບແຜນການຍົກຍ້າຍນັ້ນ ແຕ່ກໍເຫັນວ່າປັດຈຸບັນຍັງບໍ່ທັນມີການຍົກຍ້າຍເທື່ອ ດັ່ງຊາວບ້ານກ່າວວ່າ ໂອ ບ້ານຕຸ້ມລີກໍຮູ້ຢູ່ ຕຸ້ມລີຫັ້ນແຫຼະ ເຂົາຊິເຮັດເຂື່ອນຫັ້ນນະ ຍັງ ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຍ່າງໄປ ຍັງ ເຂົາບໍ່ໄດ້ຮູ້ ສ່ວນຊາວບ້ານຢູ່ເມືອງຕະໂອ້ຍທີ່ຮູ້ຂ່າວກ່າວວ່າ ກ່ອນໜ້ານີ້ ທ່ານເອງກໍເຫັນເຈົ້າໜ້າທີ່ຈາກພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ລົງພື້ນທີ່ມາສຳຫຼວດຂໍ້ມູນ ດ້ານຕ່າງໆ ໃນຈຳນວນບ້ານທັງໝົດນັ້ນ ເພື່ອນຳໄປປະກອບການຊົດເຊີຍໃຫ້ແກ່ຊາວບ້ານ ແຕ່ສຳລັບບ່ອນຈັດສັນທີ່ຈະໃຊ້ໃຫ້ຊາວບ້ານຍ້າຍໄປຢູ່ນັ້ນ ກໍຍັງບໍ່ທັນຮູ້ເທື່ອວ່າຈະຍ້າຍໄປຢູ່ບ່ອນໃດ ດັ່ງທ່ານກ່າວ ວ່າ ແມ່ນ ບ້ານຕຸ້ມລີຫັ້ນແຫຼະ ດຽວນີ້ມັນກຳລັງເຂົ້າ ເກັບກຳຂໍ້ມູນເຂົາເຊັນແລ້ວ ແຕ່ຍັງບໍ່ທັນຍ້າຍຢູ່ ເຂົາໄປສຳຫຼວດບ່ອນພື້ນທີ່ນີ້ເຂົາຢາກຍ້າຍ ແລ້ວກະເຂົາກໍສຳຫຼວດໄດ້ແລ້ວ ແຕ່ຍັງບໍ່ທັນຍ້າຍ ດຽວນີ້ເຂົາກໍ ເລີ່ມ
ຊາວບ້ານທີ່ຮູ້ຂ່າວອີກທ່ານໜຶ່ງກ່າວວ່າ ປັດຈຸບັນກໍເຫັນເຈົ້າໜ້າທີ່ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກຳລັງເຂົ້າໄປສຳພາດຊາວບ້ານໃນເຂດບ້ານດັ່ງກ່າວ ເພື່ອນຳໄປຄິດໄລ່ຄ່າຊົດເຊີຍຂອງຊາວບ້ານແຕ່ລະຄອບຄົວ ໂດຍສ່ວນ ຫຼາຍມີອາຊີບເຮັດໄຮ່ເຮັດນາ ສ່ວນລາຍລະອຽດກໍຍັງບໍ່ທັນຮູ້ຄັກແນ່ ດັ່ງທ່ານກ່າວວ່າ ເຂົາຊິຍ້າຍ ເຂົາຊິເຮັດອັນນັ້ນໄຟຟ້າຢູ່ເຊລະນອງ ກຳລັງເຂົາສຳພາດຢູ່ ກໍເປັນຊາວໄຮ່ນີ້ແຫຼະ ເຮັດນາ ເປັນອັນນັ້ນພູນ ະ ບໍ່ແມ່ນທົ່ງພຽງ ມັນເປັນພູເປັນດອຍແນວນີ້ ມັນບໍ່ໄດ້ລະອຽດປານໃດ ຈັກເຂົາຊິຍ້າຍຢູ່ໃສໆ ກໍບໍ່ຮູ້ຄືກັນ ສ່ວນຊາວບ້ານອີກຫຼາຍຄົນທີ່ຢູ່ໃນເຂດບ້ານທີ່ຈະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບນັ້ນ ກໍຍັງບໍ່ທັນຮູ້ເທື່ອວ່າຈະມີໂຄງກ ານເຂື່ອນໄຟຟ້າເກີດຂຶ້ນ ແລະມີແຜນຈະຍົກຍ້າຍພວກເຂົາເຈົ້າອອກໄປຢູ່ບ່ອນຈັດສັນ ເນື່ອງຈາກວ່າທາງເຈົ້າໜ້າທີ່ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ໃຫ້ຂໍ້ມູນໃຫ້ແກ່ຊາວບ້ານຄົບທັງໝົດ ດັ່ງທ່ານກ່າວວ່າ ໂອ ອັນນີ້ບໍ່ຮູ້ນຳເດີ້ເຈົ້ າ ກະຍັງບໍ່ຮູ້ເທື່ອນະ ໂຕນີ້ນະ ຂ້ອຍກໍຢູ່ຕະໂອ້ຍຄືກັນ ຢູ່ພີ້ແຫຼະ ຢູ່ຕະໂອ້ຍຢູ່ ແຕ່ວ່າບໍ່ຮູ້ເລື່ອງວຽກ ວຽກງານໂຕນັ້ນນະ ສຳລັບໂຄງການເຂື່ອນເຊລະນອງສາມ ຕັ້ງຢູ່ບ້ານຕະຍົງ ເມືອງນອງ ແຂວງສະຫວັນນະເ ຂດ ເຊິ່ງອ່າງເກັບນ້ຳຂອງເຂື່ອນດັ່ງກ່າວນີ້ ແມ່ນໄດ້ກວມເອົາເນື້ອທີ່ປະມານ 3,300 ເຮັກຕາ ຂອງເມືອງຕະໂອ້ຍ ແຂວງສາລະວັນ ທີ່ມີຊາຍແດນຕິດຈອດກັນ ໂຄງການນີ້ເປັນເຂື່ອນໄຟຟ້າປະເພດຊີເມັນອັດແໜ້ ນ ກຳລັງຕິດຕັ້ງ 60 ເມກາວັດ ມີຄວາມສູງ 92.5 ແມັດ ສັນເຂື່ອນມີຄວາມຍາວເກືອບ 470 ແມັດ ໂດຍຈະເລີ່ມລົງມືກໍ່ສ້າງໃນປີ 2024 ແລະໃຊ້ເວລາໃນການກໍ່ສ້າງປະມານ 5 ປີ ອີງຕາມຍານາງ ແກ້ວພູສອນ ພົນຫາລາດ ນັກຊ່ ຽວຊານປະຈຳໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້າເຊລະນອງ 3 ລາຍງານ ໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້າເຊລະນອງ 3 ເປັນການຮ່ວມມືຂອງບໍລິສັດເອກະຊົນລາວແລະຈີນ ເມື່ອວັນທີ 16 ກຸມພາ ປີ 2022 ບໍລິສັດ ສີເມືອງ ພາວເວີ ຈຳກັ ດ ຮ່ວມມືກັບກຸ່ມບໍລິສັດທາງລົດໄຟປະເທດຈີນທີ 12 ສາຂາປະເທດລາວ ເຊັນສັນຍາກໍ່ສ້າງໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້າເຊລະນອງ 3 ຢູ່ລະຫວ່າງແຂວງສະຫວັນນະເຂດກັບແຂວງສາລະວັນ ສ່ວນມູນຄ່າລົງທຶນນັ້ນ ຍັງບໍ່ມີການເປີດເຜີຍໃຫ້ຮັບຮູ້ ແຕ່ໄຟຟ້າທີ່ຜະລິດຈາກເຂື່ອນດັ່ງກ່າວ ທາງບໍລິສັດຜູ້ພັດທະນາຈະສົ່ງຂາຍໃຫ້ກັບປະເທດຫວຽດນາມ ແລະລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ
ໃນຮອບ 4-5 ປີທີ່ຜ່ານມານີ້ ຢາປ້ອງກັນພະຍາດສັດຊະນິດຕ່າງໆ ໄດ້ປັບລາຄາຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ເຮັດໃຫ້ຊາວກະເສດຕະກອນຜູ້ລ້ຽງໝູ ໄກ່ ແລະເປັດລາຍຍ່ອຍຈຳນວນໜຶ່ງ ພາຍໃນຫຼາຍເມືອງແລະຫຼາຍແຂວງ ທົ່ວປະເທດລາວ ທະຍອຍພັກເຊົາກິດຈະການ ຍ້ອນບໍ່ສາມາດແບກຮັບຕົ້ນທຶນທີ່ເພີ່ມສູງຂຶ້ນຢ່າງໜ້ອຍ 2-4 ເທົ່າໂຕໄດ້ ດັ່ງເຈົ້າໜ້າທີ່ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຜູ້ບໍ່ປະສົງອອກຊື່ແລະຕຳແໜ່ງທ່ານໜຶ່ງ ກ່າວຕໍ່ວິທະຍຸເອເຊຍເສ ຣີ ໃນມື້ວັນທີ 29 ມົກກະລາ 2024 ນີ້ວ່າ ແມ່ນໆ ມີສ່ວນ ມີສ່ວນຕົວນີ້ ກະຫຼາຍຄົນເຊົາຢູ່ ຫຼາຍຄົນທີ່ວ່າໄປຕໍ່ບໍ່ໄດ້ ໄດ້ອັນນັ້ນມັນແພງຫຼາຍ ແລ້ວກໍ ອັນນັ້ນເລີກໄປເຮັດແນວອື່ນແທນນັ້ນນະ ເອົາ ອ່າ ໝູ ໝູກັບ ອ່າ ເປັດໄກ່ນີ້ ຈະ ຈ ະ ຈະມີສ່ວນ ອັນ ອ່າ ເຊົາຫຼາຍຢູ່ ເພາະວ່າມັນກິນຫົວອາຫານແດ່ເນາະ ເປັນຢາອີ່ຫຍັງກະແພງ ແຕ່ກໍມີບາງ ອ່າ ພາກສ່ວນເພິ່ນກໍຍັງສືບຕໍ່ຢູ່ ຟາມໃຫຍ່ໆ ເພິ່ນກໍຍັງເຮັດຕໍ່ຢູ່ ຄວາຍກະປົກກະຕິແຫຼະ ງົວຄວາຍ ເນື່ ອງຈາກສະພາບການເໜັງຕີງຂອງອັດຕາແລກປ່ຽນ ລາຄາສານເຄມີ ລາຄາວັດຖຸດິບທີ່ນຳໃຊ້ໃນການຜະລິດຢາປ້ອງກັນພະຍາດສັດຊະນິດຕ່າງໆ ແມ່ນໄດ້ນຳເຂົ້າຈາກຕ່າງປະເທດ ເຮັດໃຫ້ມີຕົ້ນທຶນສູງ ຈຶ່ ງຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ປັບຂຶ້ນລາຄາຢາປ້ອງກັນພະຍາດສັດ ແຕ່ຢ່າງໃດກໍຕາມ ຮ້ານຂາຍຢາປ້ອງກັນພະຍາດສັດ ໄດ້ປັບຂຶ້ນລາຄາມາເປັນໄລຍະເວລາດົນແລ້ວ ແລະສູງກ່ອນລາຄາທີ່ທາງການກຳນົດຫຼາຍສົມ ຄວນ ດັ່ງເຈົ້າໜ້າທີ່ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຜູ້ດຽວກັນນີ້ກ່າວຕື່ມວ່າ
ລາຄາປັດຈຸບັນວະ ມັນກໍມັນຂຶ້ນເທົ່າໃດ ຂຶ້ນຕາມເງິນບາດ ງົວຄວາຍຂອງໄທນີ້ ເອີ ແມ່ນໆ ເຕົ້າໂຮມເລືອດ ແລ້ວກໍ ປາກ ປາກເປື່ອຍ ແມ່ນໆ ປາກເປື່ອຍ ເທົ້າເປື່ອຍ ຈະ ຈະໃສ່ຫຼາຍກ່ອນໝູ່ ເຕົ້າໂຮມເລືອດ ອ່າ ເ ງິນລາວນີ້ມັນກໍຫຼັກ ຫຼັກແສນຂຶ້ນເມືອແລ້ວ ຊ່ວງກ່ອນພຸ້ນນະ ປາກເປື່ອຍກໍ ກໍຄືກັນ ຫຼັກແສນຂຶ້ນເມືອແລ້ວ ເອີ ຈັ່ງວ່າມັນ ມັນຈະເປັນນຳຮ້ານບໍ ເປັນນຳຮ້ານ ຮ້ານຂາຍທົ່ວໄປທີ່ມັນເພີ່ມລາຄາຂຶ້ນບໍ ໃນວັນທີ 25 ມັງກ ອນ 2024 ທີ່ຜ່ານມາ ກົມລ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມົງ ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ໄດ້ອອກແຈ້ງການປັບຂຶ້ນລາຄາຢາປ້ອງກັນພະຍາດສັດໃນທົ່ວປະເທດ ນັບແຕ່ວັນທີ 1 ເດືອນກຸມພາ 2024 ເປັນຕົ້ນໄປ ປະກອບມີ ວັກຊີນເ ຕົ້າໂຮມເລືອດງົວຄວາຍ ປັບຂຶ້ນຈາກ 15,000 ກີບ ເປັນ 38,000 ກີບຕໍ່ຊຸດ, ອະຫິວາສັດປີກ ຈາກ 13,000 ກີບ ເປັນ 38,000 ກີບຕໍ່ຊຸດ, ອະຫິວາໝູ 17,500 ກີບ ເປັນ 40,000 ກີບຕໍ່ຊຸດ, ຫຼອດລົມອັກເສບ ຈາກ 12,500 ກີບ ເປັນ 33,000 ກີບ, ນິວຄາເຊິນອ່ອນ 10,500 ກີບ ເປັນ 25,000 ກີບຕໍ່ຊຸດ ນິວຄາເຊິນແກ່ 11,500 ກີບ ເປັນ 40,000 ກີບຕໍ່ຊຸດ, ນິວຄາເຊິນໄອທູ ຈາກ 10,500 ກີບ ເປັນ 30,000 ກີບຕໍ່ຊຸດ, ອະຫິວາເປັດ ຈາກ 10,500 ກີບ ເປັນ 35,000 ກີບຕໍ່ຊຸດ, ໝາກສຸກສັດປີກ ຈາກ 10,500 ກີບ ເປັນ 32,000 ກີບຕໍ່ຊຸດ. ນອກຈາກຢາປ້ອງກັນພະຍາດສັດຊະນິດຕ່າງໆ ມີການປັບຂຶ້ນລາຄາແລ້ວ ຫົວອາຫານສັດສຳລັບລ້ຽງໝູ ໄກ່ ແລະ ເປັດ ກໍຍັງປັບລາຄາຂຶ້ນອີກ 2 ຫາ 3 ເທົ່າໂຕ ຫຼື ຈາກເດີມມີລາຄາ 125,000 ກີບຕໍ່ເປົາ ເປົາໜຶ່ງມີນ້ຳໜັກ 30 ກິໂລກຣາມ ແຕ່ປັດຈຸບັນປັບຂຶ້ນເປັນ 338 ພັນກີບຕໍ່ເປົາ ເຮັດໃຫ້ຊາວກະສິກອນທີ່ປະກອບອາຊີບດັ່ງກ່າວນີ້ ບໍ່ສາມາດເຮັດກິດຈະການຕໍ່ໄປໄດ້ ດັ່ງຊາວກະສິກອນຜູ້ລ້ຽງເປັດລ້ຽງໄກ່ຢູ່ແຂວງວຽງຈັນທ່ານໜຶ່ງ ກ່ າວຕໍ່ວິທະຍຸເອເຊຍເສຣີໃນມື້ດຽວກັນນີ້ວ່າ

ໃນນີ້ເປັນຄ່າໝູນ້ອຍນ້ຳໜັກ 8 ກິໂລກຣາມ ລາຄາ 1 ລ້ານປາຍກີບຕໍ່ໂຕ ສ່ວນເຫຼືອແມ່ນເປັນຢາປ້ອງກັນພະຍາດໃນໝູ ລາຄາ 500,000 ກີບຕໍ່ 2 ຊຸດ ເຊິ່ງສະເລ່ຍຕົກຢູ່ຊຸດລະ 250,000 ກີບຕໍ່ຊຸດ ດັ່ງຊາວກະສິກອນຜູ້ລ້ຽງໝູຢູ່ແຂວງ ວຽງຈັນທ່ານໜຶ່ງ ກ່າວຕໍ່ວິທະຍຸເອເຊຍເສຣີໃນມື້ດຽວກັນນີ້ວ່າ

ເດືອນອອກ ອອກລົມປະມານທິດໜຶ່ງສອງທິດນະ ແຕ່ ແຕ່ຄ່າວັກຊີນໄດ້ 4-5 ແສນ ເພີ່ມ ເພີ່ມ ເພີ່ມລາຄາແມ່ນລູກໝູປະມານລ້ານປາຍແລ້ວ ປະມານ 2 ຊຸດ ໂອເຄ ລົງຕົວ.
ທາງດ້ານຊາວກະສິກອນຜູ້ລ້ຽງແບ້ຈຳນວນໜຶ່ງ ກໍຈຳເປັນຕ້ອງແບກຮັບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍກ່ຽວກັບຢາປ້ອງກັນພະຍາດສັດຄືກັນ ແລະ ເຖິງແມ່ນວ່າຕົ້ນທຶນໃນການລ້ຽງແບ້ຈະເພີ່ມສູງຂຶ້ນ ແຕ່ເມື່ອນຳແບ້ອອກຂາຍ ຕາມທ້ອງຕະຫຼາດ ພັດບໍ່ທັນໄດ້ລາຄາພໍເທົ່າໃດ ເນື່ອງຈາກປັດຈຸບັນມີຜູ້ລ້ຽງແບ້ໃນປະເທດລາວຈຳນວນຫຼາຍ

ໂລເຈັດສິບພັນກໍຄືປະມານ 65 ຫາ 20 ໂລນີ້ ກໍຊ້ຳເກົ່າ ຢູ່ລາວມັນກໍບໍ່ໄດ້ຄ່ອຍເພີ່ມ ສຳລັບຊີ້ນແບ້ແມ່ນຊ່ວງນັ້ນຈະມີລາຄາເພີ່ມ ມັນຫຼາຍ ແບ້ມັນຫຼາຍ ນີ້ ມັນກໍມີແບ້ປະເພດແບ້ພື້ນບ້ານເຂົາເຈົ້າກິນກັນ ກ່ຽວກັບເລື່ອ ງນີ້ ທີ່ຜ່ານມາຊາວກະສິກອນຜູ້ປະກອບອາຊີບລ້ຽງສັດຈຳເປັນຕ້ອງຊ່ວຍເຫຼືອໂຕເອງໃນການຊອກຢາປ້ອງກັນພະຍາດສັດ ແລະ ແບກຮັບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ເພີ່ມສູງຂຶ້ນ ໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອແນວໃດເທື່ ອ ແລະ ເຖິງແມ່ນວ່າທາງການລາວ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຈະມີຢາປ້ອງກັນພະຍາດສັດຈຳນວນໜຶ່ງເພື່ອມອບໃຫ້ແກ່ຊາວກະສິກອນຜູ້ລ້ຽງສັດ ແຕ່ທີ່ຜ່ານມາພະນັກງານລັດຖະກອນພັດນຳໄປໃຊ້ພາຍໃ ນກິດຈະການລ້ຽງສັດຂອງໂຕເອງເປັນລຳດັບທຳອິດ ດັ່ງຊາວກະສິກອນຜູ້ລ້ຽງໝູຢູ່ແຂວງວຽງຈັນທ່ານໜຶ່ງກ່າວວ່າ

ສ່ວນຫຼາຍພວກເຂົາເຈົ້າຈະຊື້ລູກພັນມາຈາກຟາມຂະໜາດໃຫຍ່ພ້ອມກັບຢາປ້ອງກັນພະຍາດສັດ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ຊາວກະສິກອນລາຍຍ່ອຍບໍ່ທັນໄດ້ຮັບຮູ້ກ່ຽວກັບລາຄາຢາປ້ອງກັນພະຍາດສັດພໍເທົ່າໃດ ຂະນະ ທີ່ຟາມຂະໜາດໃຫຍ່ພັດຮັບຮູ້ຕົ້ນທຶນທີ່ເພີ່ມສູງຂຶ້ນຢ່າງຈະແຈ້ງ ສຳລັບສາເຫດສຳຄັນທີ່ເຮັດໃຫ້ລາຄາຢາປ້ອງກັນພະຍາດສັດເພີ່ມຂຶ້ນ ເປັນຍ້ອນສິນຄ້າປະເພດດັ່ງກ່າວນີ້ຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ນຳເຂົ້າມາຈາກ ຕ່າງປະເທດ ໂດຍສະເພາະປະເທດໄທ

ປະມານແສນປາຍ ໃນຊ່ວງນັ້ນໄລຍະເງິນບາດຂຶ້ນແດ່ ອີງຕາມອັດຕາເງິນເຟີ້ສະເລ່ຍຂອງປະເທດລາວຂອງສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ອັດຕາເງິນເຟີ້ໃນຮອບ 5 ປີທີ່ຜ່ານມາ ລະຫວ່າງປີ 2019 ຫ າປີ 2023 ແມ່ນມີທ່າອ່ຽງເພີ່ມຂຶ້ນເລື້ອຍໆ ຄືໃນປີ 2019 ປະເທດລາວມີອັດຕາເງິນເຟີ້ຢູ່ທີ່ 3.32 ສ່ວນຮ້ອຍ ປີ 2020 ມີອັດຕາເງິນເຟີ້ຢູ່ທີ່ 5.07 ສ່ວນຮ້ອຍ ປີ 2021 ມີອັດຕາເງິນເຟີ້ຢູ່ທີ່ 3.75 ສ່ວນຮ້ອຍ ປີ 2022 ມີອັດຕາເງິນເຟີ້ຢູ່ທີ່ 22.96 ສ່ວນຮ້ອຍ ແລະ ໃນປີ 2023 ມີອັດຕາເງິນເຟີ້ຢູ່ທີ່ 31.23 ສ່ວນຮ້ອຍ ວັນທີ 26 ມົກກະລາ ປີ 2024 ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຮັດບົດບັນທຶກກັບເຈົ້າຂອງຟາມໝູຈີນ ພ້ອມຈະຕິດຕາມໃຫ້ເຈົ້າຂອງຟາມໝູຈີນຊົດເຊີຍຄ່າເສຍຫາຍ ແລະ ຫາແນວພັນປາ ດັ້ງເດີມປ່ອຍຄືນສູ່ທຳມະຊາດ ພາຍຫຼັງເມື່ອວັນທີ 23 ຫາ 25 ມົກກະລາທີ່ຜ່ານມາ ເກີດມີປາຕາຍຈຳນວນຫຼາຍຢູ່ບ້ານນ້ຳງາ ຈຸດວັງສະຫງວນບ້ານວັງໄຊ ເມືອງວຽງໄຊ ແຂວງຫົວພັນ ປະມານ 230 ກິໂລກຣາມ ກໍລະ ນີດັ່ງກ່າວນີ້ ເຈົ້າຂອງຟາມໝູຈີນຍອມຮັບຜິດທີ່ຟາມໝູປ່ອຍນ້ຳເປື້ອນລົງສູ່ຫ້ວຍນ້ຳທຳມະຊາດແບບບໍ່ໄດ້ເຈດຕະນາ ພ້ອມຊີ້ແຈງວ່າ ມີຄົນລັກປ່ອຍນ້ຳເປື້ອນອອກຈາກອ່າງບຳບັດ ແລະ ຈະຮັບຜິດຊອບຊົດເຊີ ຍຄ່າເສຍຫາຍທັງໝົດທີ່ເກີດຂຶ້ນ ດັ່ງເຈົ້າໜ້າທີ່ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງແຂວງຫົວພັນ ກ່າວຕໍ່ວິທະຍຸເອເຊຍເສລີ ໃນວັນທີ 29 ມົກກະລານີ້ວ່າ
ບົດບັນທຶກຢູ່ພາກສະໜາມແມ່ນອັນນັ້ນເນາະ ແຕ່ວ່າຂັ້ນຕອນການແກ້ໄຂຍັງ ຍັງຢູ່ຂັ້ນຕອນຄົ້ນຄວ້າຕື່ມວ່າທີ່ເຮົາຊິປ່ອຍຈັກໂລແທ້ຫັ້ນນະ ກໍຕ້ອງໄດ້ປ່ອຍຄືນຫັ້ນແຫຼະ ບໍລິສັດຕ້ອງຮັບຜິດຊອບ ແຕ່ວ່າບໍລິສັດກໍໃຫ້ ຄວາມຮ່ວມມືຮັບຜິດຊອບແລ້ວເນາະ ເພາະໃຫ້ບົດບັນທຶກ ມັນເປັນອັນທໍ່ນ້ຳນັ້ນເນາະ

ມາປ່ອຍຄືນສູ່ທຳມະຊາດມື້ໃດ ເດືອນໃດ ແລະ ປາຊະນິດໃດ ພ້ອມທັງຕ້ອງການໃຫ້ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຄິດໄລ່ຜົນເສຍຫາຍເປັນສັດນ້ຳ ປະເພດປູ ຫອຍ ສັດຕົວນ້ອຍນຳດ້ວຍ ເນື່ອງຈາກສິ່ງທີ່ມີຊີວິດຢູ່ໃນນ້ຳ ບໍ່ແມ່ນແຕ່ປາ ແຕ່ມີຫອຍ ປູ ແລະ ສັດນ້ຳຊະນິດອື່ນໆນຳ ດັ່ງຊາວບ້ານວັງໄຮກ່າວໃນມື້ດຽວກັນວ່າ

ຄືທຳມະຊາດອັນເກົ່າ ດຽວນີ້ຖືວ່າພໍພຽງແຕ່ເກັບກຳຂໍ້ມູນ ບໍ່ມີອັນ ຖືວ່າບັນທຶກລາຍເຊັນ ຖືວ່າເຖິງເດືອນນັ້ນເຮົາເຈົ້າຊິ ຂ້ອຍຈະມາບູລະນະໃຫ້ເຈົ້າຄືນ ປານນັ້ນປານນີ້ ທີ່ມີລາຍໂຕລັກອັກສອນເລີຍນີ້ ເຈົ້າໜ້ າທີ່ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ ກ່າວຄືກັນກັບປະຊາຊົນບ້ານວັງໄຮ ເບື້ອງຕົ້ນພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໄດ້ລົງເກັບກຳຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ ຍັງບໍ່ທັນລົງແກ້ໄຂບັນຫາຜົນກະທົບສິ່ງແວດລ້ອມເທື່ອ ດັ່ງຍານາງໄດ້ກ່າວໃນມື້ ດຽວກັນວ່າ ຂະເຈົ້າຍັງບໍ່ທັນແກ້ໄຂ ທີ່ ທີ່ຫາກະລົງເກັບກຳຂໍ້ມູນເນາະ ເກັບກຳຂໍ້ມູນກະສ້າງບົດບັນທຶກ ທາງເພິ່ນກະຮັບຜິດໝົດຫັ້ນນະເນາະ ຢູ່ອັນຟາມໝູ ເພິ່ນກະຮັບຜິດໝົດຫັ້ນນະ ແຕ່ວ່າເຮົາຍັງບໍ່ຮູ້ວ່າໂຕຈ ຳນວນໂຕເລກທີ່ວ່າເພິ່ນຕ້ອງໄດ້ທົດແທນຫັ້ນ ເທົ່າເລີແທ້ຫັ້ນນະ ປະຊາຊົນບ້ານເມືອງງາ ເມືອງວຽງໄຊ ເຊິ່ງເປັນອີກໜຶ່ງບ້ານທີ່ຫ້ວຍນ້ຳທຳມະຊາດ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກຟາມໝູຈີນ ກໍໄດ້ກ່າວວ່າ ຄວາມຕ້ ອງການຫຼັກຂອງປະຊາຊົນກໍຄື ຢາກໃຫ້ເຈົ້າຂອງຟາມໝູຈີນຊົດເຊີຍຄ່າເສຍຫາຍທັງໝົດ ດັ່ງທ່ານໄດ້ກ່າວໃນມື້ດຽວກັນວ່າ
ພໍໃຈແລ້ວນັ້ນເນາະ ເພາະວ່າເຮົາກໍເບິ່ງປະຊາຊົນເຮົາກໍເຮັດໄດ້ບໍ່ໄດ້ເນາະ ກໍເພື່ອວ່າອ້າງອີງໃສ່ຕາມພາກລັດເນາະ ເປັນຜູ້ແກ້ໄຂຫັ້ນນະ ກໍ ກໍແລ້ວແຕ່ຂອງພາກລັດເນາະ ແຕ່ສຳຄັນກໍທາງບໍລິສັດນັ້ນເ ປັນຜູ້ທົດແທນ ຜົນເສຍຫາຍເນາະ ຂອງບ້ານນັ້ນ ສະພາບຂອງນ້ຳ ແລະ ປະລິມານສັດນ້ຳເຂດວັງສະຫງວນບ້ານວັງໄຊ ຈະສາມາດກັບມາຢູ່ໃນສະພາບປົກກະຕິໄດ້ຄືເກົ່າໃນມື້ໃດນັ້ນ ເຈົ້າໜ້າທີ່ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງແ ຂວງຫົວພັນ ໄດ້ກ່າວຕື່ມວ່າ ໂຕນີ້ຍັງບໍ່ຄາດການໄດ້ເນາະ ວ່ານ້ຳມັນໃສ ແຕ່ວ່າປົກກະຕິນ້ຳກໍຜະສົມກັນໃສຢູ່ ໃສເບິດພາກພື້ນຍ່ານນີ້ນະເນາະ ແຕ່ວ່າເລື່ອງວ່າສັດນ້ຳສັດປ່າ ກ່ອນມັນຈະຟື້ນຄືນມາກໍປະມານ ສອງສາມປີນັ້ນແຫຼະ ເພາະວ່າມັນເປັນຫ້ວຍນ້ຳນ້ອຍເນາະ ນ້ຳນ້ອຍ ແລ້ວວ່າມັນເຮັດ ປາມັນນ້ອຍນະ ກ່ອນຈະຟື້ນຟູມັນກໍຄືຢູ່ທີ່ສອງສາມປີ ຕົວນີ້ນ້ຳມັນເປັນນ້ຳຫ້ວຍນ້ອຍເນາະ ມັນໄຫຼໆລົງນະ ຄັນຖ້າເຮົາ ເຮົ າບໍ່ໃຫ້ບໍລິສັດຕັດ ບໍ່ໃຫ້ບໍລິສັດປ່ອຍ ແລ້ວກໍສ່ວນທີ່ໄຫຼລົງຕາມຫຼັງກໍສາມາດໃສໄດ້ ບໍ່ມີ ມັນບໍ່ມີສານເຄມີນະ ມັນເປັນນ້ຳເປື້ອນຈາກຟາມໝູຊື່ໆ ນ້ຳ ນ້ຳຂີ້ໝູນີ້ນະ ນ້ຳມູນໝູນີ້ນະ ນອກຈາກເລື່ອງທີ່ຟາມໝູຈີນຈະຕ້ອງ ຮັບຜິດຊອບຊົດເຊີຍແນວພັນປາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງປົກປັກຮັກສາສັດນ້ຳຂອງບ້ານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງແລ້ວ ທາງພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຍັງຫ້າມບໍ່ໃຫ້ຟາມໝູປ່ອຍນ້ຳເປື້ອນອອກສູ່ແຫຼ່ງທຳມະຊາດອີກ ແລະ ໃຫ້ປັບປຸງອ່າງ ບຳບັດນ້ຳເປື້ອນຄືນໃຫ້ໄດ້ມາດຕະຖານ ຫາກເກີດມີອີກຄັ້ງຕໍ່ໄປຈະມີການສັ່ງໂຈະການດຳເນີນກິດຈະການ ພ້ອມໃຫ້ເຈົ້າຂອງຟາມໝູຊົດເຊີຍຄ່າແຮງງານປະຊາຊົນ ທີ່ເກັບປາຕາຍຂຶ້ນມາ ໄລ່ເປັນເງິນ 15,000 ກີບຕໍ່ກິໂລ ອີງຕາມເຈົ້າໜ້າທີ່ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງແຂວງຫົວພັນລາຍງານ
ທີ່ທ່ານໄດ້ຮັບຟັງສິ້ນສຸດລົງໄປນັ້ນ ແມ່ນຂ່າວປະຈຳວັນທີ່ວິທະຍຸເອເຊຍເສຣີຈັດມາສະເໜີທ່ານ
ພັນທະມິດເພື່ອປະຊາທິປະໄຕໃນລາວ ປະນາມທາງການລາວທີ່ຈັບປະຊາຊົນບ້ານຊ້າງ ເມືອງຄູນ ແຂວງຊຽງຂວາງ 6 ຄົນ ທີ່ຮ່ວມປະທ້ວງທາງການ ທວງເອົາດິນຂອງພວກຕົນຄືນ ໃນທ້າຍເດືອນມົກກະລາ ນີ້ ຈຳປາທອງ ມີບົດສຳພາດ ດຣ. ບຸນທອນ ຈັນທະລະວົງ ວີເຊີ ມາສະເໜີທ່ານ
ອົງການພັນທະມິດເພື່ອປະຊາທິປະໄຕໃນລາວ ທີ່ມີສູນກາງຢູ່ປະເທດເຢຍລະມັນ ໄດ້ອອກຖະແຫຼງການໃນມື້ວັນທີ 27 ມົກກະລາ 2024 ປະນາມທາງການ ສປປ ລາວ ທີ່ໃຊ້ທັງຕຳຫຼວດ ແລະ ທະຫານແຂວງຊຽງຂວາ ງ ປາບປາມປະຊາຊົນບ້ານຊ້າງ ເມືອງຄູນ ທີ່ທຳການປະທ້ວງ ທວງເອົາດິນ ທີ່ບໍລິສັດເພັງໄຊເຊົ່າເຮັດໂຮງງານປຸງແຕ່ງໄມ້ ຕາມທີ່ເຫັນຮູບພາບສ່ວນໜຶ່ງໃນວິດີໂອ ມີປະມານ 40 ຄົນເຂົ້າຮ່ວມການປະທ້ວງໃ ນມື້ວັນທີ 23 ມົກກະລາ ທີ່ຖືກນຳອອກເຜີຍແຜ່ຜ່ານສື່ສັງຄົມອອນລາຍ ແຕ່ອີງຕາມຄຳເວົ້າຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມການປະທ້ວງ ທີ່ບໍ່ມີໜ້າໃນວິດີໂອນັ້ນ ຕໍ່ວິທະຍຸເອເຊຍເສຣີແລ້ວແມ່ນວ່າ ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມການປະທ້ວງມີທັ ງໝົດປະມານ 70 ຄົນ ທ່ານເວົ້າວ່າ ກ່ອນທີ່ຈະມີການປະທ້ວງ ຊາວບ້ານໄດ້ພາກັນຮຽກຮ້ອງ ແລະ ທວງເອົາດິນລວມຂອງບ້ານ ທີ່ມີເນື້ອທີ່ 7 ເຮັກຕາປາຍ ຈາກບໍລິສັດເພັງໄຊ ເຊິ່ງເປັນບໍລິສັດເອກະຊົນນັ້ນຄືນ ພ າຍຫຼັງທີ່ໝົດກຳນົດເຊົ່າເຮັດໂຮງງານປຸງແຕ່ງໄມ້ເປັນເວລາ 15 ປີ ນັບແຕ່ປີ 2008 ຫາປີ 2023 ແຕ່ທາງບໍລິສັດບໍ່ຢາກສົ່ງຄືນ ແລະ ອີງຕາມຂໍ້ມູນຈາກຊາວບ້ານ ດິນຕອນດັ່ງກ່າວເປັນດິນເດີ່ນເຮືອບິນເກົ່າແຕ່ສະໄໝສົງ ຄາມ ແຕ່ຕໍ່ມາໄດ້ກາຍເປັນດິນທາງປະຫວັດສາດ ແລະ ວັດທະນະທຳຂອງບ້ານ ເຊິ່ງບ້ານເປັນຜູ້ຄຸ້ມຄອງ ໃນການປະທ້ວງຂອງຊາວບ້ານຊ້າງ ເມືອງຄູນ ແຂວງຊຽງຂວາງ ໃນມື້ວັນທີ 23 ມົກກະລານີ້ ທາງການ ລາວໄດ້ຈັບທັງເຈົ້າໜ້າທີ່ອຳນາດການປົກຄອງບ້ານ ແນວໂຮມບ້ານ ແລະ ສະຫະພັນແມ່ຍິງບ້ານ ທີ່ປະທ້ວງ ທວງໃຫ້ບໍລິສັດເພັງໄຊທີ່ຍຶດທີ່ດິນຂອງພວກເຂົາເຈົ້ານັ້ນຄືນ ເບື້ອງຕົ້ນຕຳຫຼວດ ແລະ ທະຫານໄດ້ຈັ ບ 4 ຄົນ ເຊິ່ງເປັນຜູ້ຊາຍທີ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມຂະບວນການປະທ້ວງ ແລະ ໃນມື້ຕໍ່ມາ ທາງການ ສປປ ລາວ ກໍໄດ້ຈັບຕື່ມອີກ 2 ຄົນ ເປັນແມ່ຍິງ ໃນຂະນະທີ່ພວກນາງພະຍາຍາມເອົາອາຫານໄປສົ່ງໃຫ້ພວກທີ່ຖືກຄຸມຂັງ ຢູ່ໃນສູນກັກຂັງ ໝາຍຄວາມວ່າມີຜູ້ຖືກຈັບຮ່ວມກັນທັງໝົດ 6 ຄົນ ຄື 1 ທ່ານ ດາວັນ ດວງຜາສຸກ ນາຍບ້ານບ້ານຊ້າງ 2 ທ່ານ ຄຳຫຼ້າ ພົມມະວົງ ຮອງນາຍບ້ານບ້ານຊ້າງ 3 ທ່ານ ວິໄຊ ຄຳພອນ ກຳມະການບ້ານ 4 ພໍ່ເຖົ້າ ໄມສີ ແນວໂຮມບ້ານ 5 ນາງ ແສງດາວອນ ດີລາວົງ ສະຫະພັນແມ່ຍິງບ້ານ ແລະ 6 ນາງ ພູຄຳ ດີລາວົງ ສະຫະພັນແມ່ຍິງບ້ານ ຕໍ່ກໍລະນີປາບປາມປະຊາຊົນໂດຍການຈັບກຸມທີ່ວ່ານີ້ ອົງການພັນທະມິດເພື່ອປະຊາທິ ປະໄຕໃນລາວ ທີ່ມີສູນກາງຢູ່ປະເທດເຢຍລະມັນ ໄດ້ອອກຖະແຫຼງການປະນາມທາງການ ສປປ ລາວ ທີ່ໃຊ້ຕຳຫຼວດ ແລະ ທະຫານແຂວງຊຽງຂວາງ ປາບປາມປະຊາຊົນຢ່າງໄຮ້ມະນຸດສະທຳ ດຣ. ບຸນທອນ ຈັນທະລາວົງ ວີເຊີ ປະທານອົງການພັນທະມິດເພື່ອປະຊາທິປະໄຕໃນລາວ ຜູ້ໄດ້ຮັບລາງວັນຢູໂຣບ ສຳລັບຜູ້ນຳສະຕີສາກົນ ໄດ້ໃຫ້ສຳພາດວິທະຍຸເອເຊຍເສຣີ ໃນມື້ວັນທີ 29 ມົກກະລານີ້ ເຖິງເຫດກາ ນຈັບກຸມປະຊາຊົນບ້ານຊ້າງນັ້ນວ່າ ຕໍ່ເຫດການທີ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ແຂວງຊຽງຂວາງ ໄດ້ທຳການຈັບກຸມປະຊາຊົນຊາວບ້ານຊ້າງ ເມືອງຄູນ ແຂວງຊຽງຂວາງ ໃນວັນທີ 23 ແລະ ວັນທີ 24 ມົກກະລາ 2024 ຜ່ານມາ ພວກເຮົາ ອົງການພັນທະມິດເພື່ອປະຊາທິປະໄຕ ກະໄດ້ອອກຖະແຫຼງການ ເພາະວ່າການຈັບກຸມຄັ້ງນີ້ ເປັນເລື່ອງທີ່ບໍ່ມີຄວາມເປັນທຳຢ່າງໃດເລີຍ ປະຊາຊົນຊາວບ້ານຊ້າງ ທີ່ຂະເຈົ້າໄດ້ທຳການເຮັດຄຳຮ້ອງໄປຫ າເຈົ້າເມືອງຄູນ ແຂວງຊຽງຂວາງ ເພື່ອໃຫ້ແກ້ໄຂບັນຫາຂໍ້ຂັດແຍ່ງເລື່ອງທີ່ດິນ ທີ່ບໍລິສັດສິນໄທ ທີ່ເພິ່ນໄດ້ເຊົ່າ ແຕ່ວ່າຮອດກຳນົດແລ້ວບໍ່ສົ່ງຄືນ ແຕ່ວ່າຕໍ່ຄຳຮ້ອງຂອງປະຊາຊົນນັ້ນ ບໍ່ໄດ້ທຳການແກ້ໄຂ ຫຼື ບໍ່ໄ ດ້ຮັບຄຳຕອບແຕ່ປະການໃດ ສະນັ້ນ ປະຊາຊົນຊາວບ້ານຊ້າງ ເຂົາເຈົ້າຈຶ່ງໄດ້ທຳການປະທ້ວງ ພາກັນມາເປີດເຜີຍຂໍ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການແກ້ໄຂຢ່າງເປັນທຳ ຕໍ່ເຫດການທີ່ວ່າ ການຈັບກຸມປະຊາຊົນຊາວບ້ ານຊ້າງຈຳນວນ 6 ຄົນນັ້ນ ກະອົງການພັນທະມິດເພື່ອປະຊາທິປະໄຕ ເຫັນວ່າເປັນຄວາມຜິດພາດອັນໃຫຍ່ຫຼວງຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດ ແລະກະທະຫານ ທີ່ໄດ້ຈັບກຸມປະຊາຊົນ 6 ຄົນ ເພາະວ່າຂະເຈົ້າບໍ່ໄດ້ກ ະທຳຜິດຫຍັງ ຂະເຈົ້າໄດ້ປະຕິບັດຖືກຕ້ອງຕາມຫຼັກການທຸກຢ່າງ ມີຂໍ້ຂັດແຍ່ງຍຶດທີ່ດິນ ຂະເຈົ້າກໍໄດ້ເຮັດໜັງສືຍື່ນຮ້ອງ ເພື່ອໃຫ້ມີການແກ້ໄຂໂດຍດີ ເມື່ອຫາກທາງການເມືອງຄູນບໍ່ໄດ້ຮັບຄຳຕອບ ບໍ່ແກ້ໄຂຫ ຍັງ ກະແນ່ນອນ ປະຊາຊົນຕ້ອງອອກມາຈັດວິທີເພື່ອຮຽກຮ້ອງໃຫ້ແກ້ໄຂ ອັນນີ້ມັນຖືກຕ້ອງ ສະນັ້ນ ອົງການພັນທະມິດເພື່ອປະຊາທິປະໄຕໃນລາວ ເຫັນວ່າ ການຈັບກຸມປະຊາຊົນທີ່ມາຮ້ອງຂໍເອົາຄວາມເປັນທ ຳ ເລື່ອງບັນຫາການຍຶດທີ່ດິນໄປໃຫ້ນາຍທຶນ ຍ້ອນມັນມີການສໍ້ໂກງ ຊື້ຈ້າງ ກິນສິນບົນຂອງນາຍທຶນ ແມ່ນເປັນເຫດການທີ່ເກີດຂຶ້ນມາຫຼາຍຄັ້ງຫຼາຍຫົນ ຢູ່ໃນທົ່ວປະເທດລາວ ແລະ ເຫດການທີ່ເກີດຂຶ້ນທີ່ບ້ານຊ້ າງ ເມືອງຄູນ ແຂວງຊຽງຂວາງຄັ້ງນີ້ ເປັນເຫດການທີ່ຈະແຈ້ງ ແລະ ມີຫຼັກຖານພຽງພໍ ທີ່ສະແດງເຖິງການຈັບກຸມທີ່ໄຮ້ມະນຸດສະທຳ ສະນັ້ນ ພວກເຮົາອົງການພັນທະມິດ ຈຶ່ງໄດ້ອອກຖະແຫຼງການ ໃນຖະແຫຼງ ການປະນາມຢ່າງຮຸນແຮງທີ່ວ່ານັ້ນ ອົງການພັນທະມິດ ທວງໃຫ້ທາງການ ສປປ ລາວ ປະຕິບັດ 4 ຂໍ້ ພວກເຮົາອົງການພັນທະມິດເພື່ອປະຊາທິປະໄຕໃນລາວ ປະນາມຢ່າງຮຸນແຮງຕໍ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ທາງການແຂວງ ຊຽງຂວາງ ທີ່ໄດ້ຈັບກຸມປະຊາຊົນຊາວບ້ານຊ້າງຈຳນວນ 6 ຄົນ ທີ່ໄດ້ລຸກຂຶ້ນມາຮຽກຮ້ອງເອົາຄວາມເປັນທຳ ຍ້ອນບັນຫາການຍຶດທີ່ດິນ ຫຼືວ່າບໍ່ຍອມສົ່ງທີ່ດິນຂອງປະຊາຊົນຕາມກຳນົດ ສະນັ້ນ ພວກເຮົາຈຶ່ງໄ ດ້ທວງມາທາງການ ສປປ ລາວ ທັງໝົດມີ 4 ຂໍ້ ຄືດັ່ງນີ້ 1 ທວງໃຫ້ທາງການ ສປປ ລາວ ຈົ່ງປ່ອຍຕົວຜູ້ປະທ້ວງຊາວບ້ານຊ້າງທຸກຄົນ ໃຫ້ມີອິດສະຫຼະພາບຢ່າງຮີບດ່ວນ ແລະ ຈົ່ງສົ່ງທີ່ດິນຂອງເຂົາເຈົ້າຄືນໃຫ້ແກ່ປະ ຊາຊົນຊາວບ້ານຊ້າງ ຕາມຄວາມຮຽກຮ້ອງຂອງປະຊາຊົນ ເພາະວ່າເຂົາເຈົ້າມາຮ້ອງຂໍເອົາຄວາມເປັນທຳນັ້ນ ເຂົາເຈົ້າບໍ່ໄດ້ມີຄວາມຜິດຫຍັງເນາະ ແລະ ປະຕິບັດຖືກຕ້ອງ ປະເດັນທີ 2 ພວກເຮົາທວງໃ ຫ້ທາງການ ສປປ ລາວ ນັ້ນ ຈົ່ງມີການປະຕິຮູບເລື່ອງກົດໝາຍທີ່ດິນ ຕ້ອງອອກກົດໝາຍທີ່ມີປະສິດທິຜົນໃນການປົກປ້ອງສິດທິຂອງປະຊາຊົນ ບໍ່ແມ່ນອອກກົດໝາຍໄປປົກປ້ອງຜູ້ກຳອຳນາດ ບັນຫາການຍຶດທີ່ດິນທີ່ ເກີດຂຶ້ນໃນທົ່ວປະເທດລາວ ຈະຕ້ອງມີກົດໝາຍທີ່ປົກປ້ອງປະຊາຊົນ ໃຫ້ຄວາມເປັນທຳແກ່ປະຊາຊົນ ແລະ ໃຫ້ມີການປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍຢ່າງແທ້ຈິງ ປະເດັນທີ 3 ພວກເຮົາທວງໃຫ້ຍຸຕິການທີ່ວ່າປ່ອຍໃຫ້ຄົ ນຮ້າຍເອົາມາເປັນຄົນດີ ແຕ່ວ່າຜູ້ໄດ້ຮັບເຄາະຮ້າຍກະໄດ້ໄປເປັນຄົນທີ່ກາຍເປັນຄົນທີ່ຖືກຈັບຖືກກຸມ ຄືດັ່ງປະຊາຊົນຊາວບ້ານຊ້າງ ຕ້ອງຍຸຕິການປ່ອຍໃຫ້ມີການສໍ້ໂກງຊື້ຈ້າງໃນການຍຶດທີ່ດິນ ຫຼື ການສວຍ ໃຊ້ອຳນາດຢູ່ໃນຂັ້ນອຳນາດການປົກຄອງ ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມສົນທິສັນຍາສາກົນວ່າດ້ວຍການແກ້ໄຂບັນຫາ ປະເດັນທີ 4 ພວກເຮົາທວງໃຫ້ມີການປາບປາມການສໍ້ໂກງໃນລາວຢ່າງຈິງຈັງ ແລະ ບໍ່ມີການຍົກ ເວັ້ນ ທວງໃຫ້ປະຕິບັດຕາມຫຼັກການສາກົນໃນການກວດກາແກ້ໄຂບັນຫາການສໍ້ໂກງໃນລາວ ຕ້ອງໃຫ້ສິດທິແກ່ປະຊາຊົນຢ່າງມີຄວາມເປັນທຳ ນອກຈາກການຈັບກຸມປະຊາຊົນ 6 ຄົນທີ່ວ່ານັ້ນແລ້ວ ດັອກເຕີ ບຸ ນທອນ ຍັງໄດ້ເວົ້າເຖິງເລື່ອງທາງການ ສປປ ລາວ ປາບປາມປະຊາຊົນໃນເລື່ອງທີ່ດິນທີ່ຜ່ານມາວ່າ ເຫດການຜ່ານມາຢູ່ໃນລາວນີ້ ຫຼາຍຄັ້ງຫຼາຍຫົນມີການຈັບກຸມຄຸມຂັງປະຊາຊົນທີ່ມາຮ້ອງຂໍເອົາຄວາມເ ປັນທຳໃນການຍຶດທີ່ດິນ ມີຫຼາຍຄັ້ງເນາະ ທີ່ຂ່າວໃໝ່ໆນີ້ກໍແມ່ນເຫດການປະຊາຊົນຊາວນະຄອນຫຼວງອີກກັນກໍມີການຈັບກຸມຄືກັນເນາະ ເຊິ່ງວ່າບໍ່ຄ່ອຍມີຂ່າວອັນໃດມີຄົນອອກມາ ແຕ່ວ່າປະຊາຊົນເຂດນັ້ນຖື ກຈັບກຸມໄປຫຼາຍຄົນແລ້ວ ຍັງມີເຫດການອື່ນໆອີກ ເຊັ່ນຈັບກຸມປະຊາຊົນຊາວບ້ານເຍີບ ແຂວງເຊກອງນັ້ນບໍ ໃນຫຼາຍປີຜ່ານມາ ແລະ ເຫດການອື່ນທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນທົ່ວປະເທດນະ ລ້ວນແລ້ວແຕ່ເປັນການລະເມີ ດສິດທິຂອງປະຊາຊົນໃນການເປັນເຈົ້າຂອງທີ່ດິນ ທີ່ດິນຂອງຊາວບ້ານຊ້າງ ຢູ່ໃນເຂດທີ່ມີຄວາມໝາຍທາງປະຫວັດສາດ ແລະ ວັດທະນະທຳ ເປັນຖານທັບອາກາດໃນສະໄໝສົງຄາມນັ້ນ ໄດ້ຖືກທາງການຕົກ ລົງໃຫ້ບໍລິສັດປຸງແຕ່ງໄມ້ເພັງໄຊເຊົ່າໃນປີ 2008 ບໍລິສັດທີ່ວ່ານີ້ມີຊື່ສຽງບໍ່ດີໃນມວນຊົນ ເພາະໄດ້ຕັດໄມ້ທຳລາຍປ່າໃນເຂດດັ່ງກ່າວຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ຫຼັງຈາກເວລາເຊົ່າໝົດກຳນົດແລ້ວ ຊາວບ້ານກໍພາກັນຄາດ ຫວັງວ່າທາງບໍລິສັດເພັງໄຊຈະຕ້ອງສົ່ງດິນທີ່ໄດ້ເຊົ່ານັ້ນຄືນໃຫ້ຊາວບ້ານ ແຕ່ບໍລິສັດພັດບໍ່ເຮັດຄືແນວນັ້ນ ບໍ່ສົ່ງດິນຄືນໃຫ້ຊາວບ້ານ ໃນເມື່ອເປັນຄືແນວນັ້ນ ຊາວບ້ານຊ້າງຈຶ່ງພາກັນຍື່ນຄຳຮ້ອງຂໍຄວາມເປັ ນທຳຕໍ່ເຈົ້າເມືອງຄູນ ແຕ່ກໍບໍ່ໄດ້ຮັບຄຳຕອບແນວໃດ ບໍ່ພຽງເທົ່ານັ້ນ ທາງການເມືອງຄູນຍັງໄດ້ອອກໃບຕາດິນໃຫ້ບໍລິສັດດັ່ງກ່າວ ໂດຍທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບຄວາມເຫັນດີເຫັນພ້ອມຈາກອຳນາດການປົກຄອງບ້ານຊ້າ ງແຕ່ຢ່າງໃດ ເຊິ່ງຄາດວ່າມີການຊື້ຂາຍໃຫ້ສິນບົນກັນ ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ຊາວບ້ານບໍ່ພໍໃຈ ແລະ ໄດ້ພາກັນປະທ້ວງໃນມື້ວັນທີ 23 ມົກກະລານີ້ ຕໍ່ກໍລະນີທີ່ທາງການໃຊ້ອຳນາດໄປໃນທາງທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ ປາບປາມ ປະຊາຊົນແບບໄຮ້ມະນຸດສະທຳຄືທີ່ວ່ານັ້ນ ແລະ ບໍ່ມີການລົງໂທດຜູ້ກະທຳຜິດເທົ່າທີ່ຄວນຄືທີ່ຜ່ານມາ ເຮັດໃຫ້ພັນທະມິດເພື່ອປະຊາທິປະໄຕໃນລາວປະນາມຢ່າງຮຸນແຮງ ອີງຕາມຄຳເວົ້າຂອງປະທານອົງ ການພັນທະມິດເພື່ອປະຊາທິປະໄຕໃນລາວ ທີ່ມີສູນກາງຢູ່ປະເທດເຢຍລະມັນ ກ່ຽວກັບການປະທ້ວງນັ້ນ ຊາວບ້ານເວົ້າວ່າ ເບື້ອງຕົ້ນໄດ້ຕົກລົງກັນວ່າຈະປະທ້ວງໃນວັນທີ 1 ມົກກະລາ ແຕ່ຍ້ອນຍັງບໍ່ທັນມີຄວ າມພ້ອມຮຽບຮ້ອຍ ຈຶ່ງໄດ້ເລື່ອນມາປະທ້ວງໃນມື້ວັນທີ 23 ມົກກະລາ ເຊິ່ງມີທັງປ້າຍທີ່ມີຂໍ້ຄວາມວ່າ ອອກໄປ ແລະ ເວົ້າໃສ່ເຄື່ອງຂະຫຍາຍສຽງ ໂດຍມີເນື້ອໃນທວງເອົາດິນບ້ານຂອງພວກຕົນຈາກບໍລິສັດນັ້ນ ຄືນ ສະບາຍດີ
ສະບາຍດີ
ສະບາຍດີ ຍິນດີຕ້ອນຮັບທ່ານເຂົ້າສູ່ລາຍການເມືອງລາວປະຈຳສັບປະດາພອດແຄສ ມື້ນີ້ ສຸພັດຕາ ແລະ ອ້າຍອຸ່ນແກ້ວ ຮັບໜ້າທີ່ດຳເນີນລາຍການ ສະບາຍດີ ອ້າຍອຸ່ນແກ້ວ ສະບາຍດີ ສຸພັດຕາ ເປັນຈັ່ງໃດ ເຈົ້າ ໃ ນລາຍການເມືອງລາວປະຈຳສັບປະດາພອດແຄສຂອງພວກເຮົາ ອີພີນີ້ເນາະ ຈະໄດ້ສຳພາດທ້າວສີວັນ ສີບຸນເຮືອງ ນັກແຕ້ມຮູບ ຜູ້ທີ່ບໍ່ຍອມທໍ້ຕໍ່ໂຊກຊະຕາ ຊີວິດຕ້ອງພິກຜັນຍ້ອນອຸບັດຕິເຫດໄຟຟ້າຊັອດ ເມື່ອ ປີ 2012 ຈົນເຮັດໃຫ້ລາວຫັ້ນເສຍແຂນທັງສອງຂ້າງ ແຕ່ວ່າທ້າວສີວັນລາວກະຕັ້ງໝັ້ນສູ້ຊົນມາດ້ວຍຄວາມຍາກລຳບາກ ຈົນມີຜົນງານສະແດງສູ່ສາຍຕາຂອງຊາວໂລກທີ່ປະເທດມາເລເຊຍ ຄັນຊັ້ນກະເຊີນທ່ານ ຜູ້ຊົມທ່ານຜູ້ຟັງພົບກັບທ້າວສີວັນໄດ້ເລີຍເນາະ ສະບາຍດີ ນ້ອງສີວັນ ສະບາຍດີ ສີວັນ ສະບາຍດີ ເຈົ້າ ຂອບໃຈທີ່ມາຮ່ວມລາຍການເມືອງລາວປະຈຳສັບປະດາພອດແຄສຂອງພວກເຮົາ ໂດຍ ຂອບໃຈທີ່ຮັບເຊີ ນນ້ອງມາອອກລາຍການເນາະ ເຊັ່ນກັນເຈົ້າ ຂອບໃຈຫຼາຍໆ ອື ເຈົ້າ ອັນ ທຳອິດນີ້ ກະຢາກຖາມນ້ອງ ອັນ ແດ່ວ່າ ມີຫຍັງເປັນແຮງບັນດານໃຈ ເຮັດໃຫ້ນ້ອງ ອ່າ ສ້າງສັນຜົນງານການແຕ້ມຮູບຂອງຕົນເອງ ຫຼັງຈ າກທີ່ວ່າສູນເສຍແຂນທັງສອງຂ້າງ

ເຈົ້າຂອງແຕ້ມໄດ້ ແລ້ວກະບໍ່ງາມປານໃດດອກເນາະ ຕອນຈຸດເລີ່ມຕົ້ນ ແຕ່ວ່າສຳລັບເຮົາ ເຮົາເຮັດໄດ້ລະ ມັນຮູ້ສຶກວ່າ ເອີ ມັນພູມໃຈລະ ເຮົາເຮັດໄດ້ ກໍເລີຍ ອ່າ ເຮັດໃຫ້ເຮົາ ອ່າ ມີຈຸດປະກາຍຕົວນັ້ນຂຶ້ນມາ ວ່າ ເອີ ເຮົາຕ້ອງເຮັດໄດ້ ເຮົາຕ້ອງເຮັດໄດ້ ກໍເລີຍ ອ່າ ເລີ່ມຝຶກແຕ້ມຮູບຕັ້ງແຕ່ຕອນນັ້ນມາ ແລ້ວກະຫາຄວາມຮູ້ ຄວາມຮູ້ມາເລື້ອຍໆ ຈົນເຖິງປັດຈຸບັນເຈົ້າ ເຈົ້າ ຄຳຖາມສຸດທ້າຍ ຢາກຝາກເຖິງຫຍັງເຖິງຄົນ ທີ່ກຳລັງທໍ້ຖອຍໃນຊີວິດຢູ່ໃຫ້ລຸກຂຶ້ນມາສູ້ ສຸດທ້າຍນີ້ກະຖ້າເຮົາຄິດວ່າເນາະ ທຸກຄົນໜ້າຈະ ໜ້າຈະມີ ອັນ ເຂົາເອີ້ນວ່າ ມີຄວາມ ອັນ ທໍ້ແທ້ໃນບາງຄັ້ງທີ່ວ່າເຮົາໃຊ້ຊີວິດໄປ ບໍ່ວ່າ ສົມມຸດມື້ນີ້ເຮົາມີຄວາມສຸກ ມື້ຕໍ່ໄ ປ ບາງເທື່ອເຮົາທໍ້ແທ້ ປະສົບອີ່ຫຍັງຕ່າງໆ ທີ່ວ່າມັນທໍ້ແທ້ ນ້ອງຄິດວ່າ ໃຫ້ເຮົາ ອັນ ອົດທົນ ແລ້ວກະມີສະຕິ ລອງຄິດເບິ່ງວ່າ ໃຫ້ເບິ່ງຄົນອ້ອມຂ້າງ ຫຼືວ່າເບິ່ງຜູ້ທີ່ວ່າເພິ່ນໃຫ້ແນວຄວາມຄິດເຮົາ ທີ່ມັນເປັນຄວາມ ຄິດບວກ ເຮົາເຮັດໃນໜ້າທີ່ຂອງເຮົາໃຫ້ມັນດີທີ່ສຸດ ນ້ອງວ່າ ການທີ່ຈະເຮັດສິ່ງໃດສິ່ງໜຶ່ງ ກະຄືເຮັດໃນສິ່ງທີ່ເຮົາມັກ ແລ້ວກະເຮັດໃນໜ້າທີ່ຂອງເຮົາໄປເລື້ອຍໆ

ເປັນອັນວ່າລາຍການກະຈາຍສຽງສຳລັບພາກນີ້ ໄດ້ສິ້ນສຸດລົງພຽງເທົ່ານີ້ ພົບກັບພວກເຮົາຄະນະຈັດລາຍການອີກໃໝ່ ຕາມວັນເວລາ ແລະ ສະຖານີແຫ່ງດຽວກັນນີ້ ຕອນເຊົ້າເລີ່ມແຕ່ເວລາ 7 ໂມງ ຫາ 8 ໂມ ງ ຕາມເວລາໃນເມືອງລາວ ດ້ວຍຂະໜາດຄື້ນສັ້ນ